ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອເຮົານຶກເຖິງການລ້ຽງດູລູກທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ ກໍຄົງຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ພໍສົມຄວນ ເຮົາທຸກຄົນຢາກຈະໃຫ້ລູກເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ປະພຶດຕົວເ ປັນຄົນດີ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວ ຖ້າຫາກພວກລູກພາກັນພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ພໍ່ແມ່ກໍຈະຕ້ອງລຳບາກໄປນຳອີກ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວທີ່ຈະນຳມາເລົ່າເປັນອຸທາຫອນເພື່ອສອນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກໆ ຫຼື ເຍົາວະຊົນໄວລຸ້ນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຊື່ຢາໂຄບ ເຂົາແຕ່ງງານ ແລະ ກະມີພັນລະຍາຫຼາ ຍຄົນ ເຂົາມີລູກຊາຍທັງໝົດ 12 ຄົນ ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງກໍແນ່ນອນແຫຼະ ຄວາມອິດສາລິດສະຍາ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ການຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນຍ່ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບລູກໆທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍຖືວ່າມັ ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ເລື່ອງເລັກນ້ອຍກໍເລີ່ມປ່ຽນແປງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ກໍເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ໂຢເຊັບໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະແມ່ຂອງເຂົາຕາຍໃນ ຂະນະທີ່ ຄອດນ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງ ເລື່ອງລາວຄວາມຜິດຖຽງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນມາ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພໍ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກນັ້ນເອງ ພວກອ້າຍໆຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງວາງແຜນຈະຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຂອງໂຕເອງເສຍ ດ້ ວຍການລໍໂອກາດວ່າຈັກວັນໜຶ່ງເທາະຈະໄດ້ຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຄົນຜູ້ທີ່ພໍ່ຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ພວກອ້າຍໆໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ໜຶ່ງໃນນັ້ນບອກວ່າ ຢ່າເລີຍ ຢ່າເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງນັ້ນເລີຍ ເພາະ ຢ່າງໜ້ອຍເຂົາກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ ເອົາຈັ່ງຊີ້ກໍແລ້ວກັນ ຈັບມັນໂຍນລົງໄປໃນນ້ຳສ້າງຮ້າງກໍພໍ ໂດຍຄິດວ່າເຂົາຈະກັບຄືນມາຫານ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງຂອງເຂົາອີກ ແຕ່ອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໄດ້ຂາຍນ້ ອງຊາຍໄປເປັນທາດ ໂຢເຊບເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຈົນໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າທາດ ເບິ່ງແຍງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະ ເຈົ້ານາຍຂ ອງເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊບກໍບໍ່ໄດ້ຫຼົງໂຕເອງໄປເລີຍ ເຂົາຍັງຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ເຈົ້ານາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແມ້ວ່າຢູ່ໃນໃຈຈະຄິດເຖິງພໍ່ ແຕ່ອີກໃຈໜຶ່ງເຂົາກໍຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນຊີວິດຂ ອງເຂົາ ແທນທີ່ໂຢເຊບເຂົາຈະເສຍໃຈ ມົວຕັ້ງແຕ່ທຸກຮ້ອນກັບໂຊກຊະຕາຂອງໂຕເອງ ແຕ່ເຂົາກັບຄິດໄປວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳເຂົາມາເປັນທາດ ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີອີ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນອີກ ແຕ່ມື້ນີ້ຂໍ ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ເສຍກ່ອນ ນີ້ຄືການຄິດໃນແງ່ດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກໄດ້ ຈາກການເປັນເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ຕອນນີ້ໂຢເຊບກໍເລີ່ມໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວ ຮູບຮ່າງ ແລະ ໜ້າ ຕາຂອງເຂົາກະຫຼໍ່ເຫຼົາເອົາການ ສົມຊາຍຊາຕີ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນມີແຟນ ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຂົາດ້ວຍຄວາມມັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືພັນລະຍາຂອງນາຍທະຫານອີຢິບ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້ານາຍຍິງຂອງເຂົານັ້ນເ ອງ ເພາະສາມີຂອງນາງອອກໄປສະໜາມລົບຢູ່ເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຢູ່ເຮືອນ ນາງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສູງສັກ ແລະ ນາງກັບເບິ່ງໄປທີ່ທາດໜຸ່ມໜ້າຕາດີຄົນນີ້ ໃນໃຈກໍຄິດຢາກຈະປົດປ່ອຍຄວາມຮັກໃຄ່ຂອງຕົນເອ ງ ນາງຈຶ່ງແກ້ງທຳດີກັບໂຢເຊບ ທຳທ່າສ້າງຄວາມດີກັບໂຢເຊບ ແລະ ກໍເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ ເພື່ອຫຼອກລໍ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບຕາຍໃຈ ນາງເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດມື້ໜຶ່ງ ນາງໄດ້ເວົ້າກັບໂຢເຊບວ່າ ມ ານອນກັບຂ້ອຍຕິ ໂຢເຊບຊຶ່ງເປັນຄົນຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ກໍຮັກເຈົ້ານາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ ຫື ຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະເຈົ້ານາຍເພິ່ນຮັກ ແລະ ກໍໃຫ້ອຳນາດຂ້ອ ຍທຸກຢ່າງຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງນີ້ ຂ້ອຍຈະເຮັດບາບ ແລະ ກະທຳຜິດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດອກ ເມື່ອເຈົ້ານາຍຜູ້ຍິງຊູຊີໂຢເຊບ ໂຢເຊບເຂົາຈຶ່ງຟ້າວລຸກແລ່ນໜີໄປ ແຕ່ນາຍຜູ້ຍິງໄດ້ດຶງເສື້ອຂອງເຂົາເອົາໄວ້ ນາງ ຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍ ແລະ ທຳທ່າຮ້ອງຂຶ້ນ ສຽງດັງ ເພື່ອໃຫ້ທາດຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໂຢເຊບກຳລັງຈະລວມລາມຂົ່ມຂືນຂ້ອຍ ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງບອກທາດໃຫ້ຊ່ວຍກັນຈັບໂຢເຊບເອົາໄວ້ ເພື່ອລໍຖ້າ ເຈົ້ານາຍຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງກັບມາ ນາຍຜູ້ເປັນຫົວໜ້າທະຫານໃຫຍ່ກໍເຂົ້າໃຈຜິດຕາມຄຳເວົ້າທີ່ຕົວະຂອງພັນລະຍາ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໂຢເຊບ ໄປຂັງຄຸກມືດເອົາໄວ້ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນ ທີ່ເຂົາຊື້ມາຊຸບລ້ຽງເອົາໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ໂຢເຊບເຂົາເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າຮັບກຳ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເວົ້າຈັ່ງໃດດີ ເຖິງຈະເວົ້າຈັ່ງໃດກໍຄົງຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດເຊື່ອເຂົາ ເພາະຫຼັກຖານ ມີຢູ່ຄືເສື້ອຂອງເຂົານັ້ນເອງ ເຂົາໄດ້ແຕ່ກືນນ້ຳລາຍອົດທົນ ແລະ ກໍມີຄວາມເວົ້າທີ່ເວົ້າເຖິງໂຢເຊບວ່າ ພັນລະຍານາຍທະຫານອີຢິບອາດດຶງເສື້ອຂອງເຂົາອອກໄດ້ ແຕ່ນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງເອົາຄວາມ ດີງາມຈາກຈິດໃຈຂອງໂຢເຊບໄປໄດ້ ເຂົາຍອມຮັບຜິດທັງໆທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍໄດ້ຖືກນຳໂຕມາຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແຕ່ຄວາມເປັນຄົນດີຂອງເຂົາຍັງຄົງຢູ່ ໂຢເຊບໄດ້ເຮັດຄວາມດີຢູ່ໃນຄຸ ກ ຈົນນາຍທຳມະໂລງໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ເຂົາເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ນີ້ຄືບົດຮຽນທີ່ດີສຳລັບເຍົາວະຊົນທັງຫຼາຍ ອະນາຄົດຂອງໜຸ່ມສາວຈະດີຫຼືຊົ່ວ ກໍຢູ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນດີຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢ່າຖ້າໃຫ້ຈົນ ອາຍຸແກ່ແລ້ວ ເລື່ອງລາວຂອງໂຢເຊບຈະເປັນຢ່າງໃດ

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອເຮົານຶກເຖິງການລ້ຽງດູລູກທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ ກໍຄົງຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ພໍສົມຄວນ ເຮົາທຸກຄົນຢາກຈະໃຫ້ລູກເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ປະພຶດຕົວເ ປັນຄົນດີ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວ ຖ້າຫາກພວກລູກພາກັນພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ພໍ່ແມ່ກໍຈະຕ້ອງລຳບາກໄປນຳອີກ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວທີ່ຈະນຳມາເລົ່າເປັນອຸທາຫອນ ເພື່ອສອນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກໆ ຫຼື ເຍົາວະຊົນໄວລຸ້ນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຊື່ຢາໂຄບ ເຂົາແຕ່ງງານ ແລະ ກໍມີພັນລະຍາຫຼາຍ ຄົນ ເຂົາມີລູກຊາຍທັງໝົດ 12 ຄົນ ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງກໍແນ່ນອນແຫຼະ ຄວາມອິດສາລິດສະຍາ ຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ ການຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນ ຍ່ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບລູກໆທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍຖືວ່າມັນ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ເລື່ອງເລັກນ້ອຍກໍເລີ່ມປ່ຽນແປງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ກໍເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ໂຢເຊບ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະແມ່ຂອງເຂົາຕາຍໃນຂ ະນະທີ່ຄອດນ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງ ເລື່ອງລາວຄວາມຜິດຖຽງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນມາ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພໍ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກນັ້ນເອງ ພວກອ້າຍໆຂອງໂຢເຊບຈຶ່ງວາງແຜນຈະຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຂອງໂຕເອງເສຍ ດ້ວ ຍການລໍໂອກາດວ່າຈັກວັນໜຶ່ງເທາະ ຈະໄດ້ຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຄົນຜູ້ທີ່ພໍ່ຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ພວກອ້າຍໆໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ໜຶ່ງໃນນັ້ນບອກວ່າ ຢ່າເລີຍ ຢ່າເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງນັ້ນເລີຍ ເພາະຢ່ າງໜ້ອຍເຂົາກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ ເອົາຈັ່ງຊີ້ກໍແລ້ວກັນ ຈັບມັນໂຍນລົງໄປໃນນ້ຳສ້າງຮ້າງກໍພໍ ໂດຍຄິດວ່າເຂົາຈະກັບຄືນມາຫານ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງຂອງເຂົາອີກ ແຕ່ອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໄດ້ຂາຍນ້ອ ງຊາຍໄປເປັນທາດ ໂຢເຊບເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຈົນໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າທາດ ເບິ່ງແຍງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະມີຄວາມຊື່ສັດ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະເຈົ້ານາຍຂອ ງເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບກໍບໍ່ໄດ້ຫຼົງໂຕເອງໄປເລີຍ ເຂົາຍັງຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະຕໍ່ເຈົ້ານາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແມ້ວ່າຢູ່ໃນໃຈຈະຄິດເຖິງພໍ່ ແຕ່ອີກໃຈໜຶ່ງເຂົາກໍຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນຊີວິດຂອ ງເຂົາ ແທນທີ່ໂຢເຊັບເຂົາຈະເສຍໃຈ ມົວຕັ້ງແຕ່ທຸກຮ້ອນກັບໂຊກຊະຕາຂອງໂຕເອງ ແຕ່ເຂົາກັບຄິດໄປວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳເຂົາມາເປັນທາດ ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີອີ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນອີກ ແຕ່ມື້ນີ້ຂໍວ າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ເສຍກ່ອນ ນີ້ຄືການຄິດໃນແງ່ດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກໄດ້ ຈາກການເປັນເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ຕອນນີ້ໂຢເຊັບກໍເລີ່ມໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວ ຮູບຮ່າງ ແລະໜ້າຕ າຂອງເຂົາກະຫຼໍ່ເຫຼົາເອົາການສົມຊາຍຊາຕີ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຟນ ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຂົາດ້ວຍຄວາມມັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືພັນລະຍາຂອງນາຍທະຫານອີຢິບ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້ານາຍຍິງຂອງເຂົານັ້ນ ເອງ ເພາະສາມີຂອງນາງ ອອກໄປສະໜາມລົບຢູ່ເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຢູ່ເຮືອນ ນາງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສູງສັກ ແລະນາງກັບເບິ່ງໄປທີ່ທາດໜຸ່ມໜ້າຕາດີຄົນນີ້ ໃນໃຈກໍຄິດຢາກຈະປົດປ່ອຍຄວາມຮັກໃຄ່ຂອງຕົນເ ອງ ນາງຈຶ່ງແກ້ງທຳດີກັບໂຢເຊັບ ທຳທ່າສ້າງຄວາມດີກັບໂຢເຊັບ ແລະກະເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ ເພື່ອຫຼອກລໍ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບຕາຍໃຈ ນາງເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດມື້ໜຶ່ງ ນາງໄດ້ເວົ້າກັບໂຢເຊັບວ່ າ ມານອນກັບຂ້ອຍຕິ ໂຢເຊັບຊຶ່ງເປັນຄົນຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະກໍຮັກເຈົ້ານາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ ຫື ຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະເຈົ້ານາຍເພິ່ນຮັກ ແລະກໍໃຫ້ອຳນາດ ຂ້ອຍທຸກຢ່າງຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງນີ້ ຂ້ອຍຈະເຮັດບາບ ແລະກະທຳຜິດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດອກ ເມື່ອເຈົ້ານາຍຜູ້ຍິງຊູຊີໂຢເຊັບ ໂຢເຊັບເຂົາຈຶ່ງຟ້າວລຸກແລ່ນໜີໄປ ແຕ່ນາຍຜູ້ຍິງໄດ້ດຶງເສື້ອຂອງເຂົາເອົາໄວ້ ນ າງຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍ ແລະທຳທ່າຮ້ອງຂຶ້ນສຽງດັງ ເພື່ອໃຫ້ທາດຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ ແລະກໍເວົ້າວ່າ ໂຢເຊັບກຳລັງຈະລວນລາມຂົ່ມຂືນຂ້ອຍ ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງບອກທາດໃຫ້ຊ່ວຍກັນຈັບໂຢເຊັບເອົາໄວ້ ເພື່ອລໍ ຖ້າເຈົ້ານາຍຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງກັບມາ ນາຍຜູ້ເປັນຫົວໜ້າທະຫານໃຫຍ່ກໍເຂົ້າໃຈຜິດ ຕາມຄຳເວົ້າທີ່ຕົວະຂອງພັນລະຍາ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໂຢເຊັບໄປຂັງຄຸກມືດເອົາໄວ້ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເດັກນ້ອຍ ຄົນທີ່ເຂົາຊື້ມາຊຸບລ້ຽງເອົາໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ໂຢເຊັບເຂົາເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າຮັບກຳ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເວົ້າຈັ່ງໃດດີ ເຖິງຈະເວົ້າຈັ່ງໃດກໍຄົງຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດເຊື່ອເຂົາ ເພາະຫຼັກຖ ານມີຢູ່ຄືເສື້ອຂອງເຂົານັ້ນເອງ ເຂົາໄດ້ແຕ່ກືນນ້ຳລາຍ ອົດທົນ ແລະກໍມີຄວາມເວົ້າທີ່ເວົ້າເຖິງໂຢເຊັບວ່າ ພັນລະຍານາຍທະຫານອີຢິບ ອາດດຶງເສື້ອຂອງເຂົາອອກໄດ້ ແຕ່ນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງເອົາຄວ າມດີງາມຈາກຈິດໃຈຂອງໂຢເຊບໄປໄດ້ ເຂົາຍອມຮັບຜິດທັງໆທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍໄດ້ຖືກນຳໂຕມາຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແຕ່ຄວາມເປັນຄົນດີຂອງເຂົາຍັງຄົງຢູ່ ໂຢເຊບໄດ້ເຮັດຄວາມດີຢູ່ໃ ນຄຸກຈົນນາຍທຳມະໂລງໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ເຂົາເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ນີ້ຄືບົດຮຽນທີ່ດີສຳລັບເຍົາວະຊົນທັງຫຼາຍ ອະນາຄົດຂອງໜຸ່ມສາວຈະດີຫຼືຊົ່ວກໍຢູ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນດີຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢ່າຖ້າໃຫ້ ຈົນອາຍຸແກ່ແລ້ວ ເລື່ອງລາວຂອງໂຢເຊບຈະເປັນຢ່າງໃດ ໂປດຕິດຕາມໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງ ເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະ ພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄ ວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ